ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ວ່າກັນປະກາດກັນຂຶ້ນວ່າ ໂຈ ບີເດັນ ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ກະທັ້ງທີ່ ໂດນັລ ທຣຳ ຍັງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິ ກາຢູ່ ຄືບໍ່ໝົດກຳນົດເທື່ອ ແລະ ບໍ່ຍອມປະລາໄຊເທື່ອ ແລະ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນຂຶ້ນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ມີການເຊື່ອໝັ້ນວ່າລັດຖະບານບີເດັນຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນດ້ານການຕໍ່ສູ້ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຂອງໂລກນີ້ ຄືໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ທີ່ລັດຖະບານ ໂດນັລ ທຣຳ ບໍ່ຫົວຊານຳ ວ່ານະໂຍບາຍລັດຖະບານ ບີເດັນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະແຕະຕ້ອງອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການປົວແປງການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດໂດຍປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂຈແອລ ຟິດສກິບເບັນ ອະດີດໂຄສົກຊັບພະຍາ ກອນຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກັບ ໂທນີ ອາບາເນຊີ ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອາກາດຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາ ເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານລາອອກຕຳແໜ່ງໂຄສົກຊັບພະຍາກອນຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນແລ້ວ ການລາອອກຂອງທ່ານ ຟິດສກິບເບັນ ນັ້ນ ເປັນການຊີ້ບອກວ່າພັກເລເບີອົດ ສະຕຣາເລຍມີຄວາມແຕກລ້າວກັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ນອກນັ້ນການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນພັກດັ່ງກ່າວກໍຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຄັນບໍ່ວ່າແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕກວ້າງອອກ ໃນພັກ ທ່ານ ຟິດສກິບເບັນ ລາອອກຕຳແໜ່ງໂຄສົກຊັບພະຍາກອນຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍໃນວັນອັງຄານທີ 10 ແລ້ວນີ້ເອງ ທັງກໍລາອອກຄະນະຜູ້ນຳທັງໝົດຂອງພັກດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ນີ້ບົ່ງບອກວ່າພາຍໃນ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍມີການຕໍ່ສູ້ກັນ ຄັນບໍ່ວ່າມີສົງຄາມກັນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດິນຟ້າອາກາດຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ ຟິດສກິບເບັນ ເວົ້າວ່າ It is no secret that my mate Albo and I have had some dust-ups over the over recent weeks and months, but I think that's a good thing. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບທີ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ແອນໂທນີ ອາບາເນຊີ ແລະ ທ່ານ ໂຕ້ຖຽງກັນໃນບໍ່ຫຼາຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແລະ ຫຼາຍເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ທ່ານຄິດວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຈົບດີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພັກມີຊີວິດຊີວາ ລາຍລະ ອຽດໃໝ່ໆທີ່ປາກົດອອກມາກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ ມີຢູ່ວ່າ ທ່ານ ຟິດສກິບເບັນ ຊີ້ແຈງວ່າ Climate change has gone from, you know, up here in people's minds to down here because they are more worried about their income next month ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດປ່ຽນແປງໄປໃນສະໝອງຂ ອງຄົນໃນແຫ່ງນີ້ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກວ່າ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍຄ່າໜີ້ສິນການຊື້ເຮືອນຊານ ວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລ້ຽງລູກໆ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພັກເລເບີ ອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງປັບໂຕໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ມາກ ເດຣຟັສ ໂຄສົກໄອຍະການຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ

ການປ່ຽນແປງຈະມີຂຶ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງ ຫຼື ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງເປັນຂຶ້ນໃສ່ພວກເຮົາ ຟິດສ໌ກິບບອນບອກຂັ້ນຕອນໂດຍບໍ່ແມ່ນແຕ່ກັບພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ ບອກບາດກ້າວກັບການນຶກຄິດຂອງທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ວ່າຊັ້ນ ການທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນທ່ານ ຟິດສ໌ກິບບອນ ລາອອກກອງໜ້າຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບ ແລະ ເຫັນເຖິງກ ານແຕກລ້າວກັນ ເປັນຄະນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອັນສຳຄັນຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມີມາແຕ່ກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ພຸ້ນ ຄືເງື່ອນໄຂ ຫຼືວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລ ະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຟິດສ໌ກິບບອນ ເວົ້າວ່າ um arguably it cost Kevin Rudd his job, arguably it cost uh Julia Gillard her, her job, and arguably it's cost Labor three elections. ນະໂຍບາຍຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຄວິນ ຣັດ ສູນເສຍຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ໂທນີ ອາບາເນຊີ ຄືການແຕກແຍກກັນໄຫຼຖ້ວມໄປສູ່ຮ່ອມຜ່ານເດີນຍ່າງໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ເຂົ້າໄປໜ້າແລກໆຂອງໜັງສືພິມຕ່າງໆ ວ່າຊັ້ນ
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ